ເລື່ອງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຮງງານຜະລິດແປ້ງມັນຕົ້ນບໍ ເຈົ້າ ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ລະກະຢູ່ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ ແຂວງຄຳມ່ວນ ເຈົ້າ ອັນຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນຫັ້ນແມ່ນປະຊາຊົນເນາະ ເພິ່ນໄດ້ຮັ ບຜົນກະທົບກິ່ນເໝັນ ລະກະຄວັນອີ່ຫຍັງຕ່າງໆນີ້ແຫຼະ ແຕ່ວ່າໂຮງງານມັນຕົ້ນດັ່ງກ່າວຫັ້ນແມ່ນຕັ້ງຢູ່ບ້ານມະນີລາດ ເມືອງໄຊບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເຈົ້າ ຄືວ່າເກີດຂຶ້ນແຕ່ເດືອນທີ່ຜ່ານມາພຸ້ນໃດ໋ບັນດາ ທ່ານ ທີ່ພວກ ພວກເຮົາໄດ້ລາຍງານ ລະໄປ ໂອ້ ອັນທີ່ວ່າເກີດຂຶ້ນນີ້ແມ່ນ ກິ່ນເໝັນນີ້ ເຂົາເຈົ້າກະວ່າເກີດຂຶ້ນມາໄດ້ 2-3 ເດືອນແລ້ວ ເພາະວ່າໂຮງງານນີ້ເພິ່ນເລີ່ມທົດລອງການຜະລິດຫັ້ນຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 20 ເດືອນ 11 ປີ 2023 ເປັນຕົ້ນມາຫັ້ນນະ ຄືວ່າຈົນປະຊາຊົນນີ້ຢູ່ບໍ່ໄດ້ ບາງຄົນກະຕ້ອງໄດ້ຍົກຍ້າຍໜີໄປຢູ່ບ່ອນອື່ນກະມີ ແມ່ນເຈົ້າ ບາງຄົນກະໄດ້ເຂົ້າໂຮງໝໍ ໂຮງໝໍໄປກະມີ ຈັ່ງຊີ້ນະ ເອີ ກະມາເບິ່ງລະກະໜ້າ ໜ້າສັງເກດເນາະ ຄືວ່າ ເພິ່ນຄືວ່າບໍ່ໄດ້ມີການແກ້ໄຂກັນເທື່ອ ຫຼັງຈາກວ່າມີປະຊາຊົນຮ້ອງທຸກໄປແລ້ວຫັ້ນນະ ເຈົ້າ ແຕ່ວ່າກ່ຽວກັບເລື່ອງດັ່ງກ່າວນີ້ເນາະ ໃນວັນທີ 10 ເດືອນ 1 ທີ່ຜ່ານມາຫັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ເມືອງໄຊບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເພິ່ນກະໄດ້ລົງໄປເຮັດບົດບັນທຶກກັບໂຮງງານດັ່ງກ່າວ ວ່າໃຫ້ມີການປັບປຸງບັນຫາທີ່ວ່າຊາວບ້ານອັນພົບພໍ້ຢູ່ຫັ້ນນະ ແຕ່ວ່າມາເຖິງປັດຈຸບັນເນາະ ຫຼືວ່າມື້ຄືນນີ້ກະໄດ້ ວັ ນທີ 20 ນີ້ແຫຼະ ປະຊາຊົນເພິ່ນກະຍັງວ່າ ກິ່ນຫັ້ນແຮງໜັກໜ້າຫັ້ນນະ ຄັນວ່າມີການປັບປຸງ ເປັນຫຍັງກິ່ນເໝັນຫັ້ນມັນຄືບໍ່ລົດລະລົງ ເອີ ກະແປກເນາະ ກະແປກຈັ່ງໃດຈັ່ງໜຶ່ງ ໄດ້ວ່າ ເອີ ເພິ່ນໃຫ້ມີການແກ້ໄຂ ເຈົ້າ ແຕ່ ວ່າເພິ່ນແກ້ໄຂບໍ ຫຼືວ່າບໍ່ແກ້ໄຂ ກະຍັງບໍ່ຮູ້ ແຕ່ວ່າສິ່ງທີ່ປະຊາຊົນສຳຜັດໄດ້ກະຄືວ່າ ກິ່ນເໝັນຫັ້ນຜັດເພີ່ມຂຶ້ນ ແມ່ນເຈົ້າ ແຕ່ວ່າໂຕນີ້ເຮົາມີສຽງຢືນຢັນເນາະ ຂໍອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງທ່ານຜູ້ຊົມໄປຮັບຟັງສຽງ ໄປຟັງສຽງເບິ່ງ ເຈົ້າ

ເພາະຫຼັງຈາກອັນກຸດຈີນມານີ້ ເຂົາເຈົ້າເລັ່ງຜະລິດຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ມັນກະເລີຍຄວັນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ກິ່ນແຮງກວ່າເກົ່າ ອືມ ອັນນັ້ນກະເປັນສຽງຢືນຢັນຂອງປະຊາຊົນ ເຂົາເຈົ້າກະເວົ້າວ່າ ລະວ່າ ຄືວ່າບໍ່ມີກ ານວ່າດີຂຶ້ນ ແມ່ນເຈົ້າ ກິ່ນເໝັນຫັ້ນນະ ຄືບໍ່ລົດລົງຊັ້ນເຖາະໄປ ອັນເພິ່ນວ່າຫັ້ນນະ ລະກະ ປົກກະຕິລະ ເຂົາເຈົ້າວ່າປ່ອຍຍາມກາງຄືນວ່າຊັ້ນ ແມ່ນເຈົ້າ ນ້ຳເສຍປ່ອຍຍາມກາງຄືນ ແຕ່ວ່າກະມາສັງເກດຢູ່ວ່າ ຊ າວບ້ານເພິ່ນວ່ານ້ຳເສຍຄັນວ່າບຳບັດ ເປັນຫຍັງມັນຄືຂຸ່ນແທ້ຫັ້ນນະ ມັນຄືບໍ່ໃສຫັ້ນນະ ມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ຊະ ອັນນີ້ບໍ່ແມ່ນສະເພາະແຕ່ກໍລະນີນີ້ເດີ ກໍລະນີທີ່ຜ່ານມານີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ນີ້ ນ້ຳເສຍນີ້ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ບຳບັດນ ະ ຢູ່ຕາມໂຮງງານຕ່າງໆ ທີ່ວ່າມັນສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊຸມຊົນນະ ໄປເບິ່ງແລ້ວມັນເປັນເພາະພຽງແຕ່ເຂົາເຈົ້າຂຸດຄ້າຍໆຄືໜອງປານີ້ ເພື່ອວ່າປ່ອຍນ້ຳເສຍໃສ່ຊື່ໆ ແລ້ວເວລາຝົນຕົກມານ້ຳມັນລົ້ນຂຶ້ນ ລະມັນກະ ອັນໄຫຼລົງໄປໃສ່ແມ່ນ້ຳ ປາກະຕາຍຕະພຶຕະພືໄປ ອັນທີ່ຜ່ານມາ ມັນມັນເປັນຮູບແບບນັ້ນ ອັນນີ້ບໍ່ແມ່ນກໍລະນີນີ້ເດີ້ ກໍລະນີອື່ນໆທີ່ເກີດຂຶ້ນນະ ແຕ່ກະກໍລະນີແບບນີ້ ມັນກະບໍ່ເຫັນວ່າຊິມີລະບົບບຳບັດນ້ຳຢ່າງເປັນ ມາດຕະຖານຫັ້ນນະ ເຂົາເຈົ້າກະພຽງແຕ່ຂຸດ ຂຸດຄ້າຍໆຄືສະປາ ຂຸດຄືສະປາ ບໍ່ ບໍ່ໄດ້ມີການກໍ່ອ່າງເນາະ ແມ່ນລະ ເຖິງວ່າກໍ່ກໍຊ່າງ ແຕ່ວ່າເຂົາເຈົ້າອັນນ່າບໍ່ໄດ້ມີການບຳບັດນ້ຳ ມີແຕ່ເອົານ້ຳເສຍໄປພັກໄວ້ ຊື່ໆ ເວລາຝົນຕົກມານ້ຳມັນລົ້ນອ່າງ ມັນກະໄຫຼລົງແມ່ນ້ຳ ມັນກະເປັນນ້ຳເສຍຄືເກົ່າຫັ້ນນະ ນ້ຳທີ່ບໍ່ໄດ້ບຳບັດຄືເກົ່າຫັ້ນນະ ແຕ່ວ່າກ່ຽວກັບກໍລະນີນີ້ກະ ຊາວບ້ານຜູ້ດຽວກັນນີ້ເນາະ ເພິ່ນກະຍັງອັນ ຍັງບອກໃຫ້ ຮູ້ຕື່ມວ່າ ການບຳບັດນ້ຳເສຍຂອງໂຮງງານນັ້ນເປັນຈັ່ງໃດ ກະໃຫ້ທ່ານຜູ້ຊົມ ທ່ານຜູ້ຟັງໄປຟັງສຽງເພິ່ນຕື່ມອີກເນາະ ເຈົ້າ
ບໍ່ໄດ້ ບໍ່ໄດ້ປັບປຸງເລີຍ ມີແຕ່ມັນ ມັນຫຼອກຕາ ຫຼອກຕາກໍແຄ່ພຽງແຕ່ວ່າ ເອີ ມັນບໍ່ປ່ອຍກາງເວັນ ມັນກະລັກປ່ອຍກາງຄືນ ຈັ່ງຊີ້ນະນ້ຳນະ ປັບປຸງກໍໄດ້ແຕ່ຄຳເວົ້າຊື່ໆ ແຕ່ຕົວຈິງເຂົາບໍ່ປັບປຸງເລີຍ ແຮງໜັກໜາກວ່າ ເກົ່າ ແຮງໜັກໜາກວ່າເກົ່າ ເພາະວ່າ ຕອນນັ້ນນະ ອ່າງມັນຍັງບໍ່ໄດ້ເຕັມໝົດເນາະ ອ່າງມັນບໍ່ເຕັມໝົດ ອ່າງມັນເຕັມພຽງແຕ່ສອງສາມອ່າງ ແຕ່ມາປັດຈຸບັນນີ້ນີ້ ອ່າງທີ່ວ່າເກັບນ້ຳເສຍມັນນະ ຫຼັງຈາກມັນບໍ່ໄດ້ ມັນຢຸດການປ່ອຍລົງເຊ ມັນບໍ່ໄດ້ເຕັມທີ່ຄືຕະກີ້ ທີ່ມັນປ່ອຍທັງເວັນທັງຄືນ ປ່ອຍລົງເຊເນາະ ບັດນີ້ລະມັນລັກປ່ອຍແຕ່ກາງຄືນ ກາງເວັນມັນປ່ອຍບໍ່ໄດ້ ນ້ຳເສຍມັນກໍເລີຍໄປເຕັມອ່າງ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວຮອດອ່ າງສຸດທ້າຍນັ້ນນະ ນ້ຳມັນຕ້ອງເປັນນ້ຳໃສໃຊ້ໄດ້ ລ້ຽງປາໄດ້ ແຕ່ຕອນນີ້ລະມັນບໍ່ແມ່ນ ອ່າງນັ້ນກໍເປັນອ່າງນ້ຳຂຸ່ນນະ ຄືມັນປ່ອຍຕໍ່ໆໄປຊື່ໆ ມັນບໍ່ໄດ້ບຳບັດຕາມບົດວິພາກເບື້ອງຕົ້ນນະ
ນອກຈາກນີ້ກະຍັງມີວ່າຄອບຄົວທີ່ວ່າດຳລົງຊີວິດຢູ່ອ້ອມແອ້ມນັ້ນນະ ກໍບໍ່ສາມາດທີ່ວ່າຈະຢູ່ໄດ້ ບາງຄອບຄົວກໍຍ້າຍໄປ ແມ່ນເຈົ້າ ເພາະວ່າໂຕນີ້ກະໄດ້ລົມກັບເພິ່ນມື້ຄືນນີ້ນີ້ແຫຼະເນາະ ເພິ່ນວ່າ ເພາະວ່າມີບັ ນຫາເລື່ອງສຸຂະພາບຫັ້ນລະ ນອນກິນ ເພາະວ່າຢູ່ມາຫັ້ນກະ 7 ປີແລ້ວ ຢູ່ຫັ້ນນະ ຢູ່ແຄມເຊ ຫ່າງຈາກໂຮງງານຫັ້ນກະປະມານ 1 ກິໂລແມັດ 1 ກິໂລແມັດ ລະກະມີຂາຍເຄື່ອງຂາຍຂອງນຳຫັ້ນເນາະ ລູກເຕົ້າກໍຢູ່ຫັ້ ນ ແຕ່ວ່າຫຼັງຈາກເຂົາເຈົ້າເປີດໂຮງງານຜະລິດອີ່ຫຍັງມາ ລະກະຫາຍໃຈຝືດບໍ ອີ່ຫຍັງຕ່າງໆນີ້ແຫຼະ ເຈົ້າ ເພິ່ນຈົນຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍໄປຢູ່ບ່ອນໃໝ່ ປັດຈຸບັນກໍຄ່າຍຂຶ້ນແລ້ວ ອືມ ສົມມຸດວ່າຂາຍເຄື່ອງຂາຍຂອງ ຊິຂ າຍແນວກິນຈັ່ງຊີ້ ເອົາ ຄົນຊິໄປຊື້ເຄື່ອງກິນຈັ່ງໃດລະ ເພາະວ່າຢູ່ພື້ນທີ່ນຳນັ້ນເໝັນ
ຂະໜາດວ່າຜູ້ເພິ່ນເຮັດເອງ ເພິ່ນກໍຍັງອັນອອກມານອກບໍ່ໄດ້ ເພິ່ນວ່ານະ ຕ້ອງຢູ່ແຕ່ໃນຫ້ອງ ຕ້ອງຢູ່ແຕ່ໃນຫ້ອງແມ່ນບໍ ໂອ້ ກິ່ນໜັກ ເຈົ້າ ກໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຊົມ ທ່ານຜູ້ຟັງໄປຟັງສຽງເພິ່ນຕື່ມອີກເນາະ ວ່າອາການຕ່າ ງໆທີ່ເພິ່ນໄດ້ພົບພໍ້ຫັ້ນເປັນຈັ່ງໃດເນາະ ເຈົ້າເນາະ ອືມ ນີ້ແຫຼະກໍຄືເຫັນມາຕອນນີ້ແຫຼະເນາະ ຕາມວິດີໂອນີ້ແຫຼະ ຄັນຖ້າຍັງບໍ່ມີກ່ອນກໍຕື່ກິ່ນໄປເຖິງເຮືອນຄືເກົ່າຫັ້ນນະ

ທຸກຄົນກະພາກັນຂຶ້ນຍ້າຍຂຶ້ນມາຢູ່ໃນນີ້ຈົນໝົດ ລູກເຂົາຈົ່ມຫຼາຍມື້ແລ້ວ ແບບເຈັບຫົວ ແຕ່ຂ້ອຍເປັນກ່ອນລູກແລ້ວ ເປັນອາການເຈັບຫົວວິນຫົວປວດຮາກ ເປັນຫຼາຍມື້ແລ້ວ ເລີຍມາຈົ່ມນຳແມ່ວ່າເຈັບຫົວ ອັນແມ່ ເຈັບຫົວຫຼາຍມື້ແລ້ວນະ ລູກສາວຕະກີ້ນະ ລູກສາວມາຈົ່ມກ່ອນວ່າເຈັບຫົວ ບັດນີ້ລູກຊາຍເລີຍມາຈົ່ມວ່າເຈັບຫົວ ກະສິເອົາຢາໃຫ້ກິນ ແລ້ວກະໄປໄປໂຮງຮຽນ ແລ້ວຄູກະບອກວ່າໃຫ້ມາຮັບເອົາລູກແນ່ເດີ້ ວ່າ ລູກເຈົ້າບໍ່ສະບາຍ ຮາກອອກໂຮງຮຽນຫຍັງຫັ້ນນະ ແລ້ວກະໄປຮັບເອົາລູກ ແລ້ວກະຍ້າຍຂຶ້ນມາຢູ່ເຮືອນເທິງອີກໄດ້ອາທິດໜຶ່ງ ແລ້ວລູກຈັ່ງໄດ້ເຊົາ ອັນເປັນອາການແບບນີ້ ຈົນຊິເອົາໄປຫາໝໍ ກະວ່າເອີ ອີກມື້ ໜຶ່ງສອງມື້ບໍ່ເຊົາ ແມ່ສິພາໄປຫາໝໍ ຂຶ້ນມາແລ້ວກະອາການດີຂຶ້ນ ກະຄິດວ່າຕ້ອງເປັນຈາກໂຕນັ້ນແຫຼະ ອືມ ອັນນີ້ກະຖືວ່າທົນບໍ່ໄດ້ ຈົນວ່າໄດ້ໄປຢູ່ບ່ອນໃໝ່ ໂອ້ ມັນກະບໍ່ ບໍ່ທຳມະດາລະ ເລື່ອງນີ້ ແຕ່ຂະໜາດວ່າຄົນ ກາຍໄປກາຍມາ ເຂົາເຈົ້າຂີ່ລົດກາຍໄປກາຍມາ ມັນກະຍັງເໝັນ ແມ່ນ ບາດນີ້ຂະຍ້ອນຄົນຢູ່ຫັ້ນສິຢູ່ໄດ້ຈັ່ງໃດ ແມ່ນບໍ່ ຊິຢູ່ໄດ້ແນວໃດຫັ້ນນະ ຄົນທີ່ກາຍໄປກາຍມາ
ຂະໜາດວ່າອັນລົດເຂົາເຈົ້າກໍຄືຈັ່ງໃດ ແວ່ນອັດມິດຊິດເນາະ ບໍ່ແມ່ນລົດ ມັນກໍຍັງຖືກກິ່ນ ແມ່ນ ເຈົ້າ ເອີ ບັດນີ້ຄົນຢູ່ຫັ້ນ ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ບັນດາທ່ານຄິດພາບອອກບໍ່ ບ່ອນທີ່ເຮົາຢູ່ໃກ້ໆ ບ່ອນທີ່ວ່າມັນມີກິ່ນເໝັນຫຼ າຍໆນະ ເຮົາຢູ່ຮອດ 24 ຊົ່ວໂມງຫັ້ນນະ ເຮົາຮູ້ສຶກຈັ່ງໃດ ຮູ້ສຶກຢູ່ຍາກ ບໍ່ເວົ້າ ເວົ້າເລື່ອງ 24 ຊົ່ວໂມງນະ ແຕ່ຂະໜາດວ່າ 2-3 ຊົ່ວໂມງນີ້ນະ ມັນຊິຂະໜາດໃດ ເຈົ້າ ກໍແມ່ນຢູ່ຍາກຫັ້ນແຫຼະເນາະ ແຕ່ວ່າອັນໂຕຜູ້ເພິ່ນກາ ຍໄປກາຍມານີ້ ເພິ່ນກໍເລົ່າສູ່ຟັງຢູ່ວ່າເປັນຈັ່ງໃດຫັ້ນແຫຼະເນາະ ໂຕນີ້ເຮົາກໍມີສຽງຢືນຢັນອີກເນາະ ໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໄປຮັບຟັງຕື່ມ

ອືມ ກະຄືໄດ້ວ່າ ອັນມີກຳມະກອນທີ່ວ່າເຮັດວຽກຢູ່ເຂດດັ່ງກ່າວນັ້ນ ກະເຮັດໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງ ກະບໍ່ສາມາດທີ່ວ່າຈະ ອ່າ ເຮັດຕໍ່ໄປໄດ້ຫັ້ນນະ ເຈົ້າ ເພາະວ່າເພິ່ນກະວ່າໄດ້ສູບກິ່ນສູບຫຍັງໄປ ກະເຮັດໃຫ້ເມື່ອຍໃ ຫ້ເນາະ ຕອນມັນມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບວ່າຊັ້ນ ມັນກະບໍ່ວ່າໃຜແລ້ວ ແລ້ວກະນອກຈາກນີ້ ຄົນທີ່ກາຍໄປກາຍມາ ຫຼືວ່າໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເອີ ກະຄົນຢູ່ໃນຫັ້ນກະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແມ້ກະທັ່ງຄູບາຢູ່ໃນວັດ ເພິ່ນກະ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ກະຈົນໄດ້ໄປໂຮງໝໍວ່າຊັ້ນ ແມ່ນແລ້ວ ເຈົ້າ ແຕ່ວ່າຂໍໃຫ້ທ່ານໄປຟັງອັນສຽງຜູ້ທີ່ວ່າເຄີຍເຮັດວຽກຢູ່ຫັ້ນກ່ອນເນາະ ວ່າເພິ່ນຜົນກະທົບແນວໃດ ເປັນຫຍັງຄືເຮັດວຽກຢູ່ຫັ້ນໜ້ອຍ ໜ້ອຍມື້ແທ້ ແລ້ ວຈັ່ງອອກຫັ້ນນະເນາະ ອື

ຮັບການວິນິດໄສເນາະ ວ່າເປັນໂລກອີ່ຫຍັງແທ້ຫັ້ນນະ ມັນມີອາການຄັນຕາ ຄັນດັງ ມີອາການຈາມ ມີອາການຂີ້ມູກໄຫຼ ເຊິ່ງທັງໝົດນີ້ມັນກະກ່ຽວກັບອາການຂອງໂລກລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈເນາະ ບໍ່ຮູ້ວ່າເ ຂົາເຈົ້າສືບເອົາ ກິ່ນເໝັນນັ້ນດົນປານໃດ ກິ່ນຂິວນັ້ນດົນປານໃດ ແນ່ນອນລະ ເວົ້າງ່າຍໆ ກໍປອດເຮົານີ້ມັນກະມີບັນຫາລະ ລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈອີ່ຫຍັງຕ່າງໆນີ້ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ອັນນ່າ ໃນໄລຍະຍາວໆນີ້ ມັນຊິເປັນຈັ່ ງໃດ ຜົນກະທົບມັນຈະເກີດຂຶ້ນແນວແນວໃດ ຖ້າວ່າສູດດົມເອົາ ເປັນໄລຍະຍາວໆໄປຫຼາຍໆເດືອນ 4 ເດືອນ 5 ເດືອນ ຫຼືວ່າແມ້ກະທັ້ງ 1 ປີ ເຈົ້າ ຄົນເຮົາຊິຢູ່ໄດ້ຈັ່ງໃດຫັ້ນນະ ເຈົ້າ ແຕ່ວ່າກ່ຽວກັບກໍລະນີຂອງຄູບ າບາງອົງ ທີ່ວ່າເພິ່ນໄດ້ໄປກວດເນາະ ເພິ່ນກະມີສຽງຢັ້ງຢືນວ່າ ເພິ່ນໄປກວດແລ້ວເປັນຈັ່ງໃດຫັ້ນນະ ເຈົ້າ ດຽວຟັງສຽງຕື່ມອີກກ່ອນເນາະ
ຜົນກະທົບຂອງຄູບາລະ ຄູບາລົງໄປກວດເພາະວ່າຄູບາຫູອື້ກັບເຈັບຈະໝູກ ແລ້ວລົງໄປກວດ ລະຂະເຈົ້າວ່າມັນສູດກິ່ນມົນລະພິດ ໝໍຢູ່ແຂວງຖາມຄູບາວ່າຢູ່ໃກ້ບ່ອນເຂົາເຜົາຖ່ານບໍ ແລ້ວຄູບາກໍເລີຍອະທິບາ ຍວ່າບ່ອນເຜົາຖ່ານລະບໍ່ມີ ແຕ່ວ່າຄັນວ່າຜົນກະທົບນະ ຄັນວ່າສູດຄວັນມົນລະພິດລະ ມັນກິ່ນເໝັນ ກິ່ນເໝັນຈາກໂຮງງານແປ້ງ ຄູບາກໍເວົ້າຕາມຄວາມຈິງທີ່ຄູບາໄປຫາໝໍມາ

ຄູບາຢູ່ໃນວັດກະຍັງບໍ່ສາມາດທົນໄດ້ ເອີ ເຈົ້າ ຍາກຢູ່ ເພາະວ່າທີ່ຜ່ານມານີ້ກະເຄີຍເຫັນຢູ່ ກໍລະນີອື່ນໆທີ່ເກີດຂຶ້ນນະ ກະຢູ່ບໍ່ໄດ້ແທ້ເດ້ ສຳລັບກິ່ນເໝັນ ຄູບາຢູ່ໃນວັດ ຊຸມຊົນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງນະ ໂອ ກະບາງເຮືອນກ ະແມ່ນປິດປະຕູ ປິດປະຕູກໍບໍ່ຢູ່ ບໍ່ຢູ່ ເໝັນມັນ ເຈົ້າ ແຕ່ວ່າກ່ຽວກັບກໍລະນີນີ້ເນາະ ອັນ ຫຼືວ່າຜົນກະທົບໂຕນີ້ ກະຄືວ່າອ້າຍວ່າ ຢູ່ບໍ່ໄດ້ ແຕ່ວ່າເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ມີທາງໄປເດ້ ເຈົ້າ ຕາມທີ່ວ່າໄດ້ລົມກັບປະຊາຊົນເນາະ ເພິ່ ນກໍວ່າເພິ່ນກະຢູ່ຫັ້ນມາແຕ່ດົນແຕ່ນານແລ້ວຫັ້ນນະ ຊິໃຫ້ໄປຢູ່ໃສ ອັນ ດິນດອນຕອນຫຍ້າບ່ອນໃໝ່ກໍບໍ່ມີຫັ້ນນະ ກະຈຳເປັນໄດ້ຢູ່ຫັ້ນ ເພິ່ນວ່ານະ ມັນກະຍາກແຫຼະເນາະ ສຳລັບປະຊາຊົນ ມັນບໍ່ແມ່ນວ່າຍ້າຍ
ມະລຶບປຶບປັບ ມັນບໍ່ຍ້າຍມະລຶບປຶບປັບລະຊິໄປໄດ້ໂລດ ຍ້າຍເຮືອນຍ້າຍຊານນີ້ ມັນວາງແຜນເປັນປີພຸ້ນ ຊົ່ວຊິຍ້າຍໄດ້ ຊອກດິນຊອກດອນຢູ່ໃສ ກັບ ກັບອັນ ອີກອັນ ຂໍເລົ່າຕໍ່ກັບອີກກໍລະນີທີ່ວ່າຊາວບ້ານລົມສູ່ຟັງ ຄັ ນວ່າຍ້າຍໄປ ອື ບໍ່ມີຕົ້ນທຶນເດ້ ເຈົ້າ ເພາະວ່າ ອັນ ຕົວຢ່າງໂຄງການອື່ນ ປະຊາຊົນເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ມີ ຄັນຫາກວ່າໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ມີການຊົດເຊີຍເນາະ ມີທີ່ດິນບໍ ມີທຶນຮອນໃຫ້ໄປຊື້ດິນບ່ອນໃໝ່ ແຕ່ວ່າກ່ຽວກັບ ໂຕນີ້ນີ້ ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງສຸຂະພາບ ລະກະຈັ່ງໃດ ຄືເພິ່ນເວົ້າມາຫັ້ນແຫຼະເນາະ ອັນນີ້ກະແມ່ນໄດ້ລົມປະຊາຊົນ ເພິ່ນເວົ້າມາຫັ້ນນະ ເຈົ້າ ອືມ ຍ້າຍມັນບໍ່ແມ່ນຍ້າຍໄດ້ງ່າຍໆ ລະບັດນີ້ ຄືກ່ອນໜ້າທີ່ ວ່າຈະມີການສ້າງໂຮງງານຂຶ້ນຫັ້ນນະ ແນ່ນອນລະ ໂຮງງານກະຕ້ອງໄດ້ມີບົດວິພາກເສດຖະກິດ ປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ເຈົ້າ ນະ ອືມ ແລ້ວສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈກໍຄືວ່າ ເພິ່ນໄດ້ມີການວ່າ ກວ ດກາຄັກແນ່ບໍ່ ຈັ່ງໃຫ້ເປີດ ຈັ່ງໃຫ້ເປີດໂຮງງານດັ່ງກ່າວ ຫຼືວ່າເປີດແລ້ວມັນເໝັນຕາມຫຼັງ ຈັ່ງຄ່ອຍແກ້ໄຂຕາມພາຍຫຼັງ ມັນກະໜ້າ ໜ້າຄິດ ໜ້າຄິດຢູ່ໂຕນີ້ນະ ກ່ຽວກັບ ອັນ ການສ້າງຕັ້ງໂຮງງານ ແຕ່ວ່າໂດຍຫຼັກກ ານ ໂດຍກົດໝາຍແລ້ວນີ້ນະ ກ່ອນທີ່ຈະມີການສ້າງຕັ້ງນີ້ ໜ່ວຍງານທີ່ຮັບຜິດຊອບ ເພິ່ນກໍຕ້ອງຖາມຫາວ່າ ໂອເຄ ໃບອະນຸຍາດ ເອກະສານອີ່ຫຍັງຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບເດ ຈະປ້ອງກັນແນວໃດ ມັນມີຜົນກະທົ ບແນວໃດແດ່ ຜົນໄດ້ແນວໃດແດ່ຕໍ່ຊຸມຊົນ ຂະເຈົ້າກະຕ້ອງຖາມຫາເອກະສານໂຕນັ້ນ ແລ້ວຂັ້ນຕອນການຜ່ານນີ້ມີການກວດສອບກັນຈັ່ງໃດຫັ້ນນະ
ເຈົ້າ ບັດນີ້ເວົ້າເລື່ອງວ່າຄວັນກະທົບແລ້ວ ບັດນີ້ນ້ຳເສຍເນາະ ກະ ອັນ ປະຊາຊົນເພິ່ນກະວ່າ ປັດຈຸບັນນີ້ ນ້ຳເຊ ທີ່ຂະເຈົ້າເຄີຍໃຊ້ຜ່ານມາຫັ້ນນະ ຂະເຈົ້າກໍບໍ່ໄດ້ໃຊ້ແລ້ວ ອື ມີສະພາບນ້ຳເປັນສີຂຽວ ແລ້ວກະມີ ຟອດມີຫຍັງຫັ້ນແຫຼະ ແຕ່ວ່າບໍ່ທັນໄດ້ເຫັນປາຕາຍເນາະ ແຕ່ວ່ານ້ຳຫັ້ນປ່ຽນສີແລ້ວວ່າຊັ້ນ ນ້ຳປ່ຽນສີ ອື ເປັນສີຂຽວ ເປັນສີຂຽວ ກະມີທັງວິດີໂອເນາະ ແລ້ວກະສິມີສຽງປະຊາຊົນໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງ ທ່ານຜູ້ຊົມຮັບຟັງ ເບິ່ງເນາະ ວ່າເພິ່ນວ່າຈັ່ງໃດ ໄປຟັງເບິ່ງ

ໜ່ວຍງານສາທາລະນະສຸກນີ້ ເພິ່ນສິວ່າຈັ່ງໃດ ຫຼັງຈາກທີ່ວ່າ ອ່າ ປະຊາຊົນກໍໄປອ້າງອີງວ່າຂະເຈົ້າມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ອື ຈາກອັນກິ່ນເໝັນ ຈາກນ້ຳເສຍຫັ້ນ ເທິງຈາກຄວັນຫັ້ນ ອື ແຕ່ວ່າທ່ານໝໍນີ້ ເພິ່ນສິວ່າ ກັນຈັ່ງໃດ ອ່າ ມັນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ນີ້ ເພິ່ນໄດ້ໄປຫາໝໍບໍ່ ແລ້ວໝໍນີ້ວ່າຈັ່ງໃດ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ຫັ້ນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງວ່າປະຊາຊົນ ອັນ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂຕນີ້ບໍ່ເນາະ ແຕ່ວ່າກະໄດ້ໂທຫາທ່ານໝໍເນາະ ເພິ່ນກໍວ່າຄັນ ຜູ້ໃດມີໂລກພູມແພ້ມາກ່ອນຫັ້ນນະ ໂລກປະຈຳໂຕມາກ່ອນ ກິ່ນເໝັນນີ້ມັນແຮ່ງສິໄປກະທົບເຮັດໃຫ້ໜັກຂຶ້ນຫັ້ນແຫຼະ ເຈົ້າ ພະຍາດຫັ້ນນະ ແຕ່ເຮົາກໍມີສຽງຢືນຢັນແຫຼະ ເຈົ້າ ແຕ່ທັງນີ້ ທັງ ທັງນັ້ນນີ້ ກ່ອນສິເປີດສຽງ ນີ້ ເຮົາກໍມາເບິ່ງວ່າ ທ່ານໝໍນີ້ ເພິ່ນກະມີແຕ່ວ່າ ຄັນຖ້າວ່າຄົນມີ ທີ່ມີພູມແພ້ ຫຼືໂລກປະຈຳໂຕມາກ່ອນ ເຈົ້າ ແລ້ວໄປປະກອບກັບກິ່ນ ໄດ້ຮັບກິ່ນເໝັນ ກິ່ນຂິວຫັ້ນ ມັນກະແຮ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ ເຈົ້າ ແຮ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ ຖືວ່າອັນຕະລ າຍ ຖືວ່າອັນຕະລາຍ ບັດນີ້ເຮົາສັງເກດເບິ່ງວ່າ ຄົນທີ່ມັກຈາມ ມັກຂີ້ມູກໄຫຼຕະຫຼອດຫັ້ນນະ ອັນນີ້ເຂົາຮ້ອງວ່າພູມແພ້ປະຈຳໂຕ ບັດນີ້ສັງເກດບໍ່ວ່າ ເວລາເຮົາເຮັດຫຍັງກິນ ແລ້ວເຮົາຖືກຄວັນຫັ້ນນະ
ຈະເປັນຈັ່ງໃດ ໜຶ່ງ ມັນຈະແສບຕາ ສອງມາ ກໍຄືວ່າ ຂໍອະນຸຍາດ ແສບດັງ ແສບດັງ ຫຼືວ່າຂີ້ມູກໄຫຼ ມັນກະເປັນແບບນັ້ນ ອັນນັ້ນເປັນປາກົດການຂອງຄົນທີ່ມີພູມແພ້ ແຕ່ວ່າກໍລະນີຄູບານີ້ ເພິ່ນເປັນຄົນມີພູມແພ້ບໍ່ ຫຼືວ່າ ເພິ່ນຕັ້ງມາເກີດມີບັນຫາທາງ ລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບຄວັນນີ້ ແລະ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ກິ່ນເໝັນຈາກນ້ຳເສຍຈາກໂຮງງານນີ້ຫັ້ນນະ ເຈົ້າ ກໍມີແຕ່ວ່າໃຫ້ໄປ ໄປຟັງເບິ່ງເນາະ ວ່າດັອກເຕີເພິ່ນສິ ວ່າຈັ່ງໃດ ກ່ຽວກັບກໍລະນີນີ້ເນາະ ໂອ ມີເຄສໜຶ່ງເປັນຍາທານຢູ່ຫັ້ນ ລາວມີບັນຫາເລື່ອງພູມແພ້ ສະຫຼຸບກໍຄື ລາວມີບັນຫາເລື່ອງພູມແພ້ ແລະ

ໜ່ວຍງານທີ່ຮັບຜິດຊອບເລື່ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ອືມ ວ່າເພິ່ນມີການດຳເນີນການແນວໃດ ເອີ ກ່ຽວກັບວິທີການປ້ອງກັນ ວິທີການແກ້ໄຂຫັ້ນນະ ກະໜ້າຄິດຢູ່ຄືກັນ
ເຈົ້າ ກະກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ເນາະ ກະໄດ້ໂທຫາເຈົ້າໜ້າທີ່ ອື ອັນ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງໄຊບູລີ ເຊິ່ງໂທໄປຕອນນັ້ນ ເພິ່ນກໍຍັງຄາພາລະກິດຢູ່ ເພິ່ນກໍໃຫ້ຄຳຕອບຫຍັງຫຼາ ຍບໍ່ໄດ້ຫັ້ນນະ ເຈົ້າ ກ່ຽວກັບວ່າບັນຫາຂອງໂຮງງານມັນຕົ້ນຫັ້ນເນາະ ອື ເຈົ້າ ກໍມີແຕ່ວ່າໄປຟັງສຽງເຈົ້າໜ້າທີ່ເບິ່ງຕື່ມອີກເນາະ ວ່າເພິ່ນສິວ່າຈັ່ງໃດ ອື ໂອ ຕົວນີ້ກະມັນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ ອັນ ກວດຄືນເບິ່ງ

ຢູ່ບ້ານມະນີລາດ ເມືອງໄຊບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ເລີ່ມທົດລອງການຜະລິດນີ້ ໃນທ້າຍປີ 2023 ນີ້ ໃນທ້າຍເດືອນພະຈິກ 2023 ມານີ້ ອືມ ແລ້ວກະຍັງບໍ່ທັນສົມບູນແບບໃນການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມນະ ເພິ່ນ ທາງ ການນີ້ ເພິ່ນກະສັ່ງໃຫ້ມີການ ແກ້ໄຂພາຍໃນໜຶ່ງເດືອນວ່າຊັ້ນ ເພິ່ນວ່ານະ ກໍຄືເວົ້າຫັ້ນແຫຼະ ອັນ ປະຊາຊົນເຂົາເຈົ້າກໍວ່າ ຄັນວ່າແກ້ໄຂປັບປຸງກະ ມັນກະໜ້າສິລົດລົງເນາະ ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ວ່າປະຊາຊົນເຂົາເ ຈົ້າ ອັນ ເອີ ຮ້ອງຮຽນມາ ແມ່ນ ເຈົ້າ ແຕ່ວ່າເລື່ອງຄວັນເລື່ອງຫຍັງກະ ເຮົາກໍມີຄຳ ຄຳເວົ້າຈາກເພິ່ນເນາະ ວ່າເພິ່ນສິວ່າແນວໃດ ສຳລັບເລື່ອງຄວັນຕ່າງໆຫັ້ນນະ ເຈົ້າ ໂຮງງານຂອງເຮົາ ມັນບໍ່ມີທໍ່ລະບາຍຄ ວັນເສຍ ທໍ່ທີ່ປະຊາຊົນເຫັນມັນເປັນສູງໆນະ ມັນເປັນທໍ່ສົ່ງແປ້ງຂອງເຮົາ ຈາກລະບົບແປ້ງປຽກໄປອ່າງແຫ້ງຫັ້ນນະ ແລະ ທໍ່ມັນຮົ່ວແລ້ວ ມັນເຮັດໃຫ້ແປ້ງປິວອອກມາ ແລະ ເຂົາເຈົ້າສິເຂົ້າໃຈວ່າມັນເປັນຄວັ ນເສຍຫັ້ນນະ ມັນບໍ່ແມ່ນນະ ມັນເປັນແປ້ງ ຝຸ່ນແປ້ງ

ຫາກໍເລີ່ມຜະລິດວ່າຊັ້ນສະ ຜົນກະທົບຍັງຂະໜາດນີ້ແລ້ວ ແລະຕໍ່ໜ້າເດຊິເປັນຈັ່ງໃດນະເນາະ ກະດຽວເດີ້ ຊິໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໄປຟັງສຽງຂອງປະຊາຊົນທີ່ຮຽກຮ້ອງນັ້ນຕື່ມເນາະ
ຄືໃນໃຈເຮົາເນາະ ເຮົາກໍຢາກໃຫ້ປັບປຸງຄືກິ່ນ ຄືມັນຊິມີໂຮງງານຢູ່ໃນນີ້ ມັນຈະມີໂຮງງານຫຼາຍ ເມືອງໄຊບູລີນີ້ ຄືມີໂຮງງານນ້ຳຕານ ໂຮງງານນ້ຳຕານເພິ່ນກໍເປີດມາເທົ່າໃດປີ ກໍຍັງບໍ່ເຄີຍມີວ່າກິ່ນ ຫຼື ຍັງ ບໍ່ເຄີຍມີໃຜເວົ້າເລື່ອງກິ່ນຫຍັງ ເພິ່ນກໍບຳບັດໄດ້ເນາະ ແຕ່ວ່າອັນນີ້ຫະ ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມມາເປີດ ປະມານເດືອນ 10 ເນາະ ເຂົາເຈົ້າເປີດເດືອນ 10 ເດືອນ 11 ເດືອນ 1 ເດືອນ 2 ຫຼັງຈາກເປີດມາໄດ້ເດືອນໜຶ່ງ 2 ເດືອນ ມັນກິ່ນນະ ຂ້ອຍຄິດວ່າຄັນເພິ່ນຕໍ່ໄປແລະ ຂ້ອຍວ່າກິ່ນນີ້ຄັນບໍ່ມີການແກ້ໄຂມັນກໍຊິເໝັນຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແຕ່ເປັນຍາມຝົນເດ ນ້ຳຝົນໄຫຼມາ ເວົ້າເລື່ອງວ່າກິ່ນມັນກໍເປັນອາກາດ ເຮົາສູດເຮົາດົມແບບນີ້ມັນກໍມີສານ ພິດແບບນີ້ ມັນບໍ່ແມ່ນດອກກິ່ນເໝັນທຳມະດາແລ້ວ ມັນເປັນຮອດຄ້າຍໆແກັດແບບນີ້ ຄັນປັບປຸງໄດ້ກໍຢາກໃຫ້ປັບປຸງກິ່ນ ເລື່ອງສຽງຫັ້ນຢ່າມັນເຖາະ ເລື່ອງສຽງເຮົາເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງເຮົາບໍ່ຍິນ ບໍ່ໄດ້ຍິນແລ້ວກໍ ແລ້ວນະ
ເຈົ້າ ເນາະ ອັນນັ້ນເປັນສຽງປະຊາຊົນຕອນສຸດທ້າຍ ແມ່ນ ເພິ່ນຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການແກ້ໄຂກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ແມ່ນແລ້ວ ແບບຢ່າງຮີບດ່ວນຊະຫັ້ນນະ ເພາະວ່າເພິ່ນກະທົນບໍ່ໄຫວ ອັນ ແບບຊິທົນຕໍ່ໄປກະຄືຊິ ບໍ່ໄຫວແລ້ວຫັ້ນນະ ເຈົ້າ ຕ້ອງຟັງເບິ່ງວ່າໜ່ວຍງານທີ່ຮັບຜິດຊອບນີ້ ເພິ່ນຈະມີການດຳເນີນການແນວໃດ ຫຼັງຈາກເພິ່ນໃຫ້ກຳນົດວ່າ 1 ເດືອນເດ້ ຕ້ອງແກ້ໄຂບັນຫານີ້ ເຈົ້າ ມັນກໍເລີຍມາ ມື້ນີ້ກະວັນທີ 20 ແລ້ວ ກໍຊິ ກາຍມາເປັນ 10 ມື້ແລ້ວໃດ໋ ເຈົ້າ ວ່າ ອັນ ມັນກໍກາຍມາແລ້ວ ຊິເປັນແນວໃດຕໍ່ໄປເນາະ ອື ກະຟັງເບິ່ງເນາະ ກະມີແຕ່ບອກບັນດາທ່ານຮູ້ໄວ້ກ່ອນນະ ສຽງຂອງປະຊາຊົນບາງສຽງ ເຮົາກໍຕ້ອງໄດ້ດັດສຽງຂອງປ ະຊາຊົນແດ່ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງເຂົາເຈົ້າເນາະ ເພາະເຂົາເຈົ້າບໍ່ສະດວກທີ່ວ່າຈະໃຫ້ສຽງແທ້ໆນະ ເຮົາກໍໄດ້ ມີແຕ່ວ່າໄດ້ດັດສຽງເຂົາເຈົ້າໜ້ອຍໜຶ່ງເນາະ ເພື່ອວ່າ ອ່າ ຄວາມປອດໄພຂອງເຂົາເຈົ້ າຊັ້ນທົ່ວໄປ ເຈົ້າ ແຕ່ວ່າເຮົາກໍຢາກໃຫ້ທ່ານຜູ້ຊົມທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຍິນວ່າ ເອີ ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມອັດອັ້ນໃຈແນວໃດເນາະ ໃຫ້ເພິ່ນເປັນຜູ້ເວົ້າເອງຫັ້ນນະ ເຈົ້າ ອັນນີ້ໃນສ່ວນຂອງປະຊາຊົນ ກໍທ່ານຜູ້ຟັງຟັງແລ້ວ ກໍຕີລາຄາເອົາເອງວ່າເປັນຈັ່ງໃດ ອັນນີ້ຄືສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ນຳສະເໜີໄປ ເຈົ້າ ຟັງແລ້ວກໍຢ່າລືມກົດໄລກົດແຊ ບອກຕໍ່ກັນໄປນະວ່າ ສາມາດຟັງລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາ Podcast ໄດ້ທີ່ Apple YouTube Podcast ແລະກະ Spotify ໄດ້ທຸກເວລາ ແລະທ່ານຍັງສາມາດຮັບຊົມວິດີໂອໄດ້ທາງ Facebook ແລະ YouTube ນຳອີກ ສຳລັບມື້ນີ້ພວກເຮົາສອງຄົນລາໄປກ່ອນ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ